ການຕັດສິນໃຈຂອງຈີນທີ່ຈະຢຸດເຊົາຮັບເອົາຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຕ່າງປະເທດໄປແປຮູບ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກຮັບຂີ້ເຫຍື້ອໄປແປຮູບ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ຄິດຄືນໃໝ່ ໂມຢູ ສົ່ງລາຍງານມາຈາກ ເມືອງແມນາຊັສ ລັດເວີຈິເນຍ ດັ່ງສາລີຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບ ຕໍ່ໄປ ຢູ່ນີ້ ໃນບ່ອນຖິ້ມ ແລະ ແປຮູບຂີ້ເຫຍື້ອໃນເມືອງມານາຊັສ ລັດເວີຈິເນຍນີ້ 40 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນເຈ້ຍເສດ ປລ າສຕິກ ແລະ ວັດຖຸປະເພດອື່ນໆ ແມ່ນເຄີຍຖືກສົ່ງໄປຈີນ ແຕ່ມາບັດນີ້ ຫຼັງຈາກຈີນຢຸດເຊົາບໍ່ຮັບເອົາຂີ້ເຫຍື້ອຈາກປະເທດອື່ນໆອີກ ພວກຄົນງານຢູ່ນີ້ໃນບໍລິສັດ Republic Service ນີ້ ຈຶ່ງເວົ້າວ່າຈະພາກັນສົ່ງໄປບ່ອນອື່ນ ເຊັ່ນ ອິ ນໂດເນເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຈະເປັນບັນຫາ ເຊິ່ງທ່ານ Charles Stevenson ເວົ້າວ່າ Not every country can take as much as China used to. ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກໆປະເທດຈະຮັບເອົາໄດ້ຫຼາຍຄືກັນກັບປະເທດຈີນ ນັບວ່າເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດມາແລ້ວ ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງເກືອບວ່າ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງວັດຖຸເພື່ອແປຮູບໄປຍັງປະເທດຈີນ ໃນປີ 2017 ມັນມີນ້ຳໜັກ ປະມານ 280 ລ້ານໂຕນ ອີງຕາມຕົວເລກຂອງສະຖາບັນອຸດສາຫະກຳແປຮູບ ຫາກແຕ່ວ່າ ໃນປີ 2018 ປະເທດຈີນໄດ້ມີກົດໝາຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາປລາສຕິກ ເອົາເຈ້ຍປະສົມ ແລະ ວັດຖຸແປຮູບປະເພດອື່ນໆເຂົ້າໄປ ແ ລະ ໃນເດືອນເມສາປີນີ້ ປັກກິ່ງກໍໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງຕົນ ທີ່ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນນຳເຂົ້າວັດຖຸເສດເຫຼືອທີ່ເປັນຊິ້ນເປັນຕ່ອນ ໃຫ້ລົງເຫຼືອສູນພາຍໃນປີ 2020 ທັງນີ້ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າປະເພດແ ປຮູບຫຼຸດລົງ ສ້າງບັນຫາຢ່າງໜັກໃຫ້ແກ່ພວກແປຮູບວັດຖຸທັງຫຼາຍ ຊຶ່ງທ່ານ Charles Stevenson ປະຈຳ Republic Service ກ່າວວ່າ On mixed paper I am a negative $19 ສຳລັບເຈ້ຍປະສົມ ຂ້ອຍຂາດທຶນ 19 ໂດລາ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄົນ ຂົນໄປໃຫ້ຂ້ອຍ ໃນເມື່ອກ່ອນມັນເ ປັນທຸລະກິດທີ່ຫຼູຫຼາ ເວລາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຂອງຈີນກ້າວໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ເວລາມີຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າປະເພດນີ້ຢ່າງແຮງ ແລະ ການຄ້າຂາຍອັນມະຫາສານລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ ໄດ້ ຊ່ວຍເຫຼືອພວກແປຮູບວັດຖຸໃນອາເມຣິກາ ພວກກະທັງໃຫຍ່ມາຈາກຈີນຈະເຕັມໄປດ້ວຍສິນຄ້າຈີນ ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດຂອງສະຫະລັດ ແລ້ວກໍຈະກັບຄືນໄປເຕັມຍັດໄປດ້ວຍວັດຖຸເສດເຫຼືອເພື່ອນຳໄປແປຮູ ບ ແຕ່ມາບັດນີ້ຈີນເວົ້າວ່າຕົນໄດ້ມີຂໍ້ຫ້າມ ໂດຍອ້າງຕາມຄຳເວົ້າກໍແມ່ນວ່າ ຂີ້ເຫຍື້ອຕ່າງປະເທດສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ມັນເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ພວກໝູນວຽນແປຮູບ ແລະ ພວກບໍລິໂພກໃນຈີນໃຫ້ຊົມໃຊ້ແຕ່ສິນຄ້າພາຍໃນເທົ່ານັ້ນເອງ ປະເທດຈີນຍັງສືບຕໍ່ຮັບເອົາຈຳພວກເສດເຫຼືອທີ່ເປັນຊິ້ນເປັນຕ່ອນບາງ ແນວຢູ່ ເຊັ່ນ ເຈ້ຍກະດາດແຂງ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງຂອບເຂດຈຳກັດໄວ້ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 0.5 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງພວກອຸດສາຫະກຳເວົ້າວ່າເຮັດບໍ່ໄດ້

ນັບເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ຈຸດເພັ່ງເລັງແມ່ນສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ພວກໝູນວຽນວັດຖຸໃຫ້ປະກອບສ່ວນແທ້ໆ ວາວ່າໃນການໝູນວຽນວັດຖຸ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການທຳຄວາມສະອາດຂອ ງວັດຖຸ ແລະ ມາບັດນີ້ຈຸດສຸມແມ່ນໄດ້ປ່ຽນແປງໄປໄດ້ເລັກນ້ອຍ

ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງມອງເຫັນວ່າການດຳເນີນພວມມີໄປຢູ່ໃນສະຖາບັນແຫ່ງນີ້ ມັນຈະກິນເວລາໄປອີກຫຼາຍປີ ກ່ອນມັນຈະກຸ້ມຄ່າ ແຕ່ບຸກຄົນເຊັ່ນ Adler ແມ່ນເຊື່ອວ່າອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວຈະທຳການແປ ຮູບວັດຖຸໄປຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ສາລີ ຈິດຕະວໍຣະວົງ VOA